ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ປະຊາ ປະຢາດູດ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີທີ່ເປັນປະເທດທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ກ້າວໜ້າສີວິໄລ ແລະ ມີການແພດທີ່ມີຄຸນນະພາບອັນສູງສົ່ງ ແມ່ນວ່າໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນ ຄົນໃນປະເທດອົດ ສະຕຣາລີເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 17 ຄົນຕາຍຍ້ອນພະຍາດກ່ຽວກັບຫົວໃຈ ຍ້ອນສາຍພົວພັນໂດຍກົງກັບການດູດຢາດູດ ນັ້ນແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າ ຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ຮູ້ເຫັນໃໝ່ໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ANU ໃນປະເ ທດອົດສະຕຣາເລຍ ການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ດູດຢາດູດມີຄວາມສ່ຽງ 3 ເທົ່າທີ່ຈະຕາຍຍ້ອນຫົວໃຈວາຍ heart attack ຫຼື ເປັນ stroke ເສັ້ນເລືອດອຸດອັນແຕກ ທ່ານ ພີເຕີ ຄາຣາວາສ ທີ່ດູດຢາດູດເປັນຢ່າງນ້ອຍ 50 ຄັ້ງຕໍ່ ມື້ ເວົ້າວ່າ I had concerns about my health but sort of delayed it, always delayed it, you know, I'll cut down later and ທ່ານຫ່ວງໃຍກັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແຕ່ເປັນຄ້າຍກັບວ່າ ຊັກຊ້າການດູດຢາດູດໄວ້ ຊັກຊ້າຕະຫຼອດ ແລະ ຄິດຈະດູດຢາດູດນ້ອຍລົງໃນພາຍຫຼັງ ທ່ານສົງໄສວ່າທ່ ານຈະມີບັນຫາຍ້ອນ ແຕ່ເລື້ອຍໆຄິດວ່າມັນຈະແມ່ນໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດ ມັນເກືອບເຮັດໃຫ້ທ່ານຕາຍຍ້ອນ

ໃນໂລກນີ້ ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າການດູດຢາດູດມີໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບຫົວໃຈຫຼາຍປານໃດ ນັກຄົ້ນຄວ້ານັ້ນຕິດຕາມມອງເບິ່ງຄົນເກືອບ 190,000 ຄົນ ໃນໄລຍະຍືດຍາວເຖິງ 7 ປີ ພວກເພິ່ນສຶກສາມອງເບິ່ງພະຍາດຫົວ ໃຈເຖິງ 36 ຊະນິດ ແລ້ວເຫັນວ່າການດູດຢາດູດເຮັດໃຫ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 11,000 ຄົນຖືກພະຍາບານໂຕຕໍ່ປີ

90 ເປີເຊັນ ຄວາມບອກເຕືອນອັນງ່າຍດາຍຂອງທ່ານ ພີເຕີ ຄາຣາວາສ ທີ່ເປັນຄົນດູດຢາດູດທີ່ພັດທະນາຕົນເອງຂຶ້ນເວົ້າວ່າ smoking is very dangerous and if you don't find the time for it now ການດູດຢາດູດແມ່ນອັນຕະລາຍ ແລະ ຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ປະກ ານດູດຢາດູດໃນເວລານີ້ ແລະ ພະຍາຍາມ ປະດຽວນີ້ເລີຍ ເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນພາຍຫຼັງ ວ່າຊັ້ນ ມັນກໍແປກແທ້ໆທີ່ວ່າຄົນທີ່ດູດຢາດູດໃນສະໄໝໃໝ່ມັກຈະມີບັນຫາໃນດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼື ຕາຍຍ້ອນ ດັ່ງບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ ຄືພັນເອກຄົນໜຶ່ງ ຈັກວ່າຢາດູດຍີ່ຫໍ້ໃດກໍສູບໃຫ້ລຽບ ບໍ່ວ່າກົງຕາບ ຫຼື ອັນໃດກະຢ່າ ສູບໝົດ ໃນທີ່ສຸດພັນເອກນັ້ນຕາຍຍ້ອນປອດຮົ່ວໝົດ ແລະ ຮ້ອຍເອກຜູ້ໜຶ່ງກໍດູດຢາດູດເປັນປະ ຈຳ ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍຢ່າງເຫຼືອລົ້ນກໍຕາຍ ທີ່ການແພດເຫັນວ່າບໍ່ຄວນຕາຍ ແລະ ສັງເກດເຫັນວ່າຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ກ່ຽວນັ້ນເຖົ້າແກ່ກວ່າອາຍຸໂພດໄປ ການຕາຍຂອງຮ້ອຍເອກນັ້ນແມ່ນວ່າເມື່ອຖືກນຳເຂົ້າໂຮງພະ ຍາບານນອນພັກຜ່ອນຢູ່ ແລ້ວກໍລືມຕື່ນເອົາຊື່ໆ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ອີກຜູ້ໜຶ່ງທີ່ດູດຢາດູດແຕ່ໃດໆມາ ດູດປຸ້ຍໆ ແນວເປັນກອກຢາດູດກໍດູດ ຫຼື ໃບຕອງກ້ວຍຫໍ່ເອົາ ພັນເອົາກໍດູດ ກາບໝາກພັນເອົາກໍບໍ່ພາດ ດູດໝົດ ກະ ທັ່ງທີ່ເຈ້ຍລ້າລ້າ ຫຼື ເຈ້ຍໜັງສືພິມພັນເອົາກໍບໍ່ວ່າຫຍັງ ດູດໝົດ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວຕາຍແບບທຳມະຊາດ ນອນແລ້ວລືມຕື່ນໃນຂັ້ນອາຍຸ 106 ປີພຸ້ນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັ ບລາວ